بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى ئىرادە تەييارلىدى.
ئامېرىكا NBC خەۋەرلەر تورى ئون توققۇزىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىن پىڭنىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ ئۇيغۇرلارنى جىددىيلەشتۈرگەنلىكىنى خەۋەر قىلغان ئۇلار خەۋىرىدە زىبا مۇراتقا ئوخشاش يېقىنلىرى لاگېرغا قامالغان ئامېرىكىلىق ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىككى رەھبەرنىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ يېقىنلىرىنىڭ ۋەزىيىتىدە ئىجابىي ئۆزگىرىش ياسايدىغان يوشۇرۇن پۇرسەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى شۇڭا ئۇيغۇرلارنىڭ پىرېزىدېنت بايدېننىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىشىنى ئەندىشە ئىچىدە كۈتۈۋاتقانلىقىنى دېگەن ماقالىدە خىتاي تۈرمىسىدىكى دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى زىبا مۇرات شۇنىڭدەك نۇرى تۈركەل ئەلفىدار ئىلتەبىر ۋە روشەن ئابباس قاتارلىق ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ سۆزلىرى ئورۇن ئالغان زىبا مۇرات سۆزىدە بايدىن ھۆكۈمىتى ئەگەر خالىسا بۇ ئۇچرىشىشنى ئاپىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ قويۇپ بېرىلىش پۇرسىتىگە ئايلاندۇرالايدىغانلىقىنى ئەمما ھازىرغىچە ئاپىسىنىڭ ئەھۋالىدا كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بولمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ماقالىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ بايدىن شى جىنپىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ئارقا پىلانغا ئىتتىرىپ قويۇشىدىن ئەنسىرەۋاتقانلىقىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى ئەن بى سى گە قىلغان سۆزىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئەزالىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا نىسبەتەن چوڭقۇر ھېسداشلىق بولسىمۇ بىراق ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىي ھەرىكەتنى كۆرۈشنى خالايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئەزالىرى بايدېن ھۆكۈمىتىگە بىر قىسىم ئۇيغۇر ۋە خىتاي تۇتقۇنلارنىڭ تىزىملىكىنى ئەۋەتىپ شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچراشقاندا ئۇلارنى سۈرۈشتۈرۈشنى تەلەپ قىلغان ئىدى بىراق ھازىرغىچە ئىككى تەرەپ ئۇچرىشىشىدا بۇ تىزىملىكنىڭ تىلغا ئېلىنغان ياكى ئېلىنمىغانلىقى ھەققىدە بىر خەۋەر يوق ئەرەب ۋە ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىدىن تەشكىل تاپقان بىرلەشمە ۋەكىللەر ئۆمىكى خىتايدا رەسمىي زىيارىتىنى باشلىغان يىگىرمىنچى چىسلادىن يىگىرمە بىرىنچى چىسلاغىچە ئىككى كۈن داۋام قىلىدىغان بۇ زىيارەتكە سەئۇدى ئەرەبىستان، ئىئوردانىيە، مىسىر، ھىندونېزىيە، پەلەستىن قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى ھەمدە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى قاتارلىقلار قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى تەرىپىدىن كۈتۈۋېلىنغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئەرەب ۋە ئىسلام دۆلەتلىرى ۋەكىللىرىنىڭ خىتايدىكى زىيارىتىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى خاماس ئىسرائىلىيە توقۇنۇشىنى پەسەيتىش، پەلەستىن ئىسرائىلىيە مەسىلىسىنى ئادىل ھەل قىلىش توغرىسىدا خىتاي بىلەن سۆھبەتلىشىش بولۇپ، ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىدە ھەل قىلغۇچ رول ئېلىشىنى ئۈمىد قىلماقتا ئىكەن. سىي ئەن ئەن تېلېۋىزىيەسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ۋاڭ يى يىگىرمىنچى نويابىر كۈنى ئۇلار بىلەن كۆرۈشكەندە سۆز قىلىپ، خەلقئارا جەمئىيەت جىددىي ھەرىكەت قوللىنىشى، ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، بۇ تىراگېدىيەنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك، دېگەن ھەمدە خىتاينىڭ ئەرەب ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ياخشى دوستى ۋە قېرىندىشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، خىتاينىڭ پەلەستىن خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭ مىللىي ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىدىكى ھەققانىي ئىشلىرىنى ئىزچىل قوللاپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى كوۋىد ئون توققۇز قامالىدىن كېيىن باشلىغان دىپلوماتىك پائالىيەتلىرىدە ئوتتۇرا شەرق ۋە غەرب دۆلەتلىرى ھېسابلانمايدىغان دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىتتىپاقداشلىقىنى قاتتىق كۈچەيتكەن بولۇپ، يۇقىرىدىكى بىرلەشمە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ بېيجىڭغا بېرىشى بۇنى تېخىمۇ تولۇق نامايان قىلىپ بەرگەن. ھالبۇكى، چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر بولسا، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پەلەستىن مەسىلىسىدە مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ھامىيسىدەك بولۇۋېلىشىنى يۈزسىزلىك دەپ ئەيىبلىمەكتە.
ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان ئەنگلىيە ئاۋام پالاتا ئەزاسى دېيۋىد ئالتون يېقىندا ئامېرىكا ژۇرنىلى ناملىق تور بەتتە ماقالە ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاياغلاشتۇرۇش ئۈچۈن ھەربىر پۇقرانىڭ قولدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى لازىملىقىنى ئەسكەرتكەن ئۇ ماقالىسىدە تارىختىن بۇيان قۇل ئەمگىكى تەڭسىزلىك تاماكا چېكىش قاتارلىق ھەر خىل ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا تونۇشنى ئۆستۈرۈشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئەگەر ئىجتىمائىي مەسىلىلەرگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغان ھازىرقى دەۋر ياشلىرى ئۆزلىرى ئىستېمال قىلىۋاتقان مەھسۇلاتلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگىكى ئاساسىدا ئىشلەپچىقىرىلغانلىقىنى بىلسە ئۇ ھالدا بۇ مەھسۇلاتلارغا سوئال قويىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ يەنە ماقالىسىدە گەرچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چىقارغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ۋە ئەنگلىيىنىڭ قۇل ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش قانۇنلىرى بولسىمۇ بىراق مەجبۇرىي ئەمگەكنى پەقەتلا بۇ قانۇنلار بىلەن تۈگەتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ھەربىر شەخس چوقۇم ئۆزى ئىشلىتىۋاتقان مەھسۇلاتلارنىڭ كېلىش مەنبەسىنى بىلىپ ۋە بۇنىڭغا قارشى تەدبىر قوللانغاندىلا ئاندىن تۈگەتكىلى بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئۇ ماقالىسىدە يەنە ئىنسانلارنىڭ ھوقۇقىغا دىنىي ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلمايدىغان ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىنسانلارنىڭ ھېچقانداق ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ دىنىي ئەركىنلىك كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارىسىدىكى زىچ باغلىنىشنى كۆرسىتىپ بەرگەن. دېيۋىد ئالتون ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا ئادەم ئەتكەسچىلىكى قۇل ئەمگىكى ۋە شۇنىڭدەك ئېغىر ئازاب ئوقۇبەتلەرنى تۈگىتىش ئاسان ئەمەس ئەلۋەتتە بىر پارچە كىيىمنىڭ ماركىسىغا دىققەت قىلىش بىلەن زۇلۇمنى ئاياغلاشتۇرغىلى بولمايدۇ بىراق ھېچقانداق ئىش قىلماسلىق ئىشلارنىڭ تېخىمۇ ناچارلاشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دەپ ئەسكەرتكەن خالىفەكس خەلقئارا خەۋپسىزلىك مۇنبىرىغا ئۇيغۇر ۋەكىللەرمۇ قاتناشقان خالىفەكس خەلقئارا خەۋپسىزلىك مۇھاكىمە مۇنبىرى ھەر يىلى بىر قېتىم كانادادا ئۆتكۈزۈلىدىغان نوپۇزلۇق خەۋپسىزلىك يىغىنى بولۇپ، بۇنىڭغا دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك سىياسىيونلىرى، دىپلوماتلار، ھەربىي ئەمەلدارلار ۋە ئۇلارنى ھىمايە قىلغۇچىلار قاتنىشىدىكەن. بۇ مۇنبەرنىڭ ئون بەشىنچى نۆۋەتلىكى ئون يەتتىنچى نويابىردىن ئون توققۇزىنچى نويابىرغىچە داۋام قىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭغا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى قاتارلىقلار قاتناشقان. ئۇلار بۇ ئۈچ كۈنلۈك مۇنبەر جەريانىدا سىياسەتچىلەر، دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت ئەربابلىرى، ھەربىي ئەمەلدارلار، ژۇرنالىستلار ۋە پائالىيەتچىلەر بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىدە پىكىر ئالماشتۇرىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەكستىكى ئىنكاسىدا يىغىندىكى ئۇچرىشىشلىرىنىڭ ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.
خىتاي ئۆي مۈلۈكچىلىك كەسپىنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگەن كىرىزىسقا پېتىپ قېلىشى نامايىشلارنىڭ كۆپىيىشىگە يول ئاچقان. ئاسىيا ئىقتىساد خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتايدا ئالدىنقى بىر ئايلىق مەبلەغ سېلىش ۋە ئۆي مۈلۈك سېتىلىش مىقدارى ئالدىنقى يىلدىكى ئوخشاش مەزگىلگە قارىغاندا ئون بىر پىرسەنت تۆۋەنلىگەن بولۇپ كۆپ قىسىم شەھەرلەردىكى ئۆي باھالىرىمۇ كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كەتكەن خىتايدىكى ئەڭ چوڭ قۇرۇلۇش شىركەتلىرى بانكىدىن ئالغان قەرزلىرىنى قايتۇرالمىغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ساھەدىكى تەمىنلىگۈچىلەر ھۆددىگە بەرگۈچىلەر ۋە قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى بىردەك نەچچە ئايلاپ مائاشسىز قالغان ئۆي سېتىۋېلىش ئۈچۈن بارچە بىساتىنى سەپ بەرگەن كىشىلەر بولسا يىللاردىن بېرى پۈتكەن ئۆيلىرىگە ئېرىشەلمىگەن ھازىر بۇ قالايمىقانچىلىقنىڭ نەتىجىسىدە خىتاي بويىچە نامايىشلار كۆپىيىپ كەتكەن بولۇپ ئامېرىكىدىكى ئەركىنلىك سارىيىنىڭ خىتايدىكى ئىختىلاپنى نازارەت قىلىش تۆرىنىڭ ھېسابلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئايغىچە بولغان ئارىلىقتا خىتايدا ئۆي مۈلۈك ساھەسىگە چېتىشلىق مىڭ يەتتە يۈز يەتمىش يەتتە نامايىش يۈز بەرگەنىكەن خەۋەردە دېيىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى گەرچە كىرىزىسنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۆي مۈلۈك ساھەسىنى قوللايدىغان بىر قاتار تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ باققان بولسىمۇ بىراق بۇ تەدبىرلەرمۇ كىرىزىسنى ھەل قىلىشتا يېتەرلىك بولمىغان ئاسىيا ئىقتىساد خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ دېيىشىچە ھازىر خىتايدا كۈنىگە ئاز دېگەندە ئەللىكتىن يەتمىشقىچە نامايىش يۈز بېرىۋاتقان بولۇپ شېنجېن شىئەن ۋە جېڭجۇ شەھەرلىرىدىكى نامايىشلار بىر قەدەر كەڭ كۆلەملىك بولماقتا ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ نامايىشلارنى قورقۇتۇش ۋاسىتىسى بىلەن چەكلەپ تۇرۇۋاتقان بولۇپ ئۇلار ئۆلكىلىك ۋە يەرلىك پارتىيە كادىرلىرىغا نازارەت قىلىش قورقۇتۇش زوراۋانلىق تۇتۇپ تۇرۇش ۋە تەكشۈرۈش ئارقىلىق نامايىشنى قىسقارتىش ۋەزىپىسىنى يۈكلىگەن
رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمىنچى نويابىر دوشەنبە كۈنلۈكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار.

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.
قۇلاردا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئۇنىۋېرسىتېتى قىزىلسۇ شۆبىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، شائىر ۋە تەتقىقاتچى ئابدۇسەمەت روزىنىڭ بۇ يىل ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ۋاپات بولغانلىقى خەۋەر قىلىندى. مۇخبىرىمىزنىڭ ئاتۇشقا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ئۇنىڭ تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكى، جەسەتنىڭ ئائىلىسىگە قايتۇرۇلماستىن ئۇدۇللا زاراتگاھلىققا ئېلىپ چىقىلغانلىقى ۋە ئائىلە ئەزالىرىنىڭ زاراتگاھلىققا ئېلىپ كېلىنىپ، تەھدىت ئاستىدا نارازىلىق پىكرى سورالغانلىقى ئاشكارىلاندى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. تور ئارخىپلىرىدا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، شائىر ۋە تەتقىقاتچى ئابدۇسەمەت روزى مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى ئاتۇشنىڭ سۇنتاغ يېزىسىدا

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان.
بۇ ئادەمنىڭكى تۇتۇلغان ۋاقتى شۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتۇلۇپ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە يىللىق كېسىلىپتۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە birinchi yili kesel sebebi bilan qo'yib berilibdi ikki ming yigirma ikkinchi yil sentyabrda yana tutilibdi tutilib ئاخىرى شۇ ۋاپات بوپتۇ. سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى.
تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاتۇش شەھەر سۇنتاغ يېزىلىق ساقچى خادىمىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئابدۇسەمەت روزى ئاتۇشتىكى ئۇلۇغچات تۈرمىسىدە جازا ئۆتەۋاتقان بولۇپ، بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ ئاخىرى ئۇلۇغچاتتىكى تۈرمە دوختۇرخانىسىدا جان ئۈزگەن.

تۆت سەككىزنى تۆت يۈز سەكسەن يىگىرمە تۆت شۇ ئابدۇسەمەت روزىنىڭكى بۇ جەسىتىنى تۈرمىدە ئاچىققان چاغدا سىز شۇ نەق مەيداندا بارمۇ؟ ھە بار. ئاشۇ يەردە شۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن شۇ ئۇلۇغچاتقا چىقتۇق بىز.
دائىرىلەر ئابدۇسەمەت جان ئۈزگەن كۈنى ئۇنىڭ ئائىلىسى ۋە ئۇرۇق تۇققانلىرىدىن يەتتە سەككىز كىشىنى سۇنتاغ يېزىلىق پارتكومغا چاقىرتىپ ئەكەلگەن ۋە ئۇنىڭ ئۆلۈم ئۇچۇرىنى يەتكۈزگەن.
ھە سىزگە خەۋەر قانداق كەلدى ئەڭ باشتا سىزگە قانداق خەۋەر كەلدى سىز بۇنى بۇ ئائىلىگە قانداق يەتكۈزدىڭىز مۇشۇ جەرياننى بىزگە بىر دەپ بېرىڭ سىز كىمدىن قانداق ئۇقتىڭىز ھە ماقۇل بىزگە يېزىلىق پارتكومدىن خەۋەر قىلدى ھە نېمە دەپ. چىرىڭلار دېدى چىگەندىن كېيىن ئاندىن شۇجى شاڭجاڭلار يو ئېنىڭدىن كېيىن ئاندىن گۇڭئەنجۈدىن ئاشۇ گوباۋغا مەسئۇل بالىلار ھە شۇلار باركى ئېنىق دېگەن ئايالى چىقىدۇ، بالىسى چىقىدۇ، شۇنى چاقىرىڭلار دېدى، چاقىردۇق بىز ھەممە ناشتا گوڭ چىقىپ كېتىدۇ.
مەزكۇر ساقچى خادىمى ئابدۇسەمەت روزىنىڭ تۇتۇلۇش ۋە كېسىلىش سەۋەبى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ دېيىشىچە، ئابدۇسەمەت روزى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدە قىزىلسۇ گېزىتىدە ئېلان قىلغان بىر پارچە شېئىرى بىلەن ئەدەبىيات سېپىگە قېتىلغان. بىر مەزگىل شېئىرىي ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللانغان ئابدۇسەمەت روزى كېيىن رادىيو تېلېۋىزىيە ئوقۇتۇش تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئوقۇغۇچىلار، ئوقۇتقۇچىلار مۇناسىۋىتى، رادىيو، تېلېۋىزىيە مائارىپىنىڭكى كەلگۈسى، ھازىرقى ئەھۋال دېگەن توغرىسىدا بۇ نەزەرىيە تەتقىقاتى ۋە ئىلمىي تەكشۈرۈشلەر بوپتىكەن.
ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلغىچە تەكشۈرۈش ۋە ئىزدىنىش ئارقىلىق مەمتىلى تەۋپىق ئەپەندىنىڭ شاگىرتلىرى ھەققىدە ئىزچىلار ناملىق كىتاب يازغان. ئاندىن بىر بەش يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ ئىزچىلار دېگەن كىتابنى يېزىپ، بۇ يىگىرمىدىن ئارتۇق مەمتىلى ئەپەندىنىڭ ئىزچىلىرىنىڭكى، مۇشۇ مەمتىلى ئەپەندىگە ئەگىشىپ قىلغان پائالىيەتلىرى، مەمتىلى ئەپەندى ۋاپاتىدىن كېيىن قىلغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات يېزىپتىكەن. ئابدۇۋەلى ئايۇپ، ئابدۇسەمەت روزىنىڭ تەتقىقات تېمىلىرى ۋە ئىجتىمائىي پائالىيەتلىرىدىن پۇتاق تېپىلىپ، جازالانغانلىق ئېھتىماللىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇچۇر بەرگۈچىلەرنىڭ خەۋىرىگە قارىغان چاغدا، بەلكىم بۇ ئادەم شۇ ئانا تىل دەرسلىكىنى قانداق ئۆتۈش ھەققىدىكى مۇھاكىمە يىغىنىدا ماقالە ئوقۇغانلىق ئۈچۈن تۇتۇلغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ ئادەمنىڭ ئاشۇ ئانا تىل مائارىپىنى قانداق ئۆتۈش، ئانا تىل ئەدەبىيات دەرسلىكىنى قانداق ئۆتۈش ھەققىدە ئوقۇغان ماقالىسى بەكرەك بۇنىڭغا سەۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن دېيىلىۋاتىدۇ. ئەمدى مەن شۇلارنىڭ ئېيتىشىچە مۇشۇ تەرەپ سەۋەب بولۇشى مۇمكىن دەيدۇ. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ دېيىشىچە، ئابدۇسەمەت روزى تۈرمىگە تاشلانغاندىن كېيىن جىسمانىي ۋە روھىي قىيىن قىستاق سەۋەبىدىن كېسەللەنگەن ۋە جان ئۈزگەن. سۇنتاغ ساقچىخانا خادىمىنىڭ دېيىشىچە، دائىرىلەر ئابدۇسەمەت روزىنىڭ ئائىلىسىگە ئۇنىڭ كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلگەنلىكى ۋە ھېچقانداق بىر قىيىن قىستاققا ئۇچرىمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە بۇ ئۆلۈمگە قارىتا نارازىلىق پىكرىنى سورىغان.
ئۆيدە ئولتۇرغۇزۇپ چۈشەنچە بەردى مانا مۇنداق مۇنداق مۇنداق مەسىلە بار ئىدى. لېكىن بىز شۇ يەردە تەكشۈرگەن ۋاقىتتا مۇشۇنداق يۈرەكتە مەسىلە بار دېگەنلىك بۈگەن ئەپ دېگەندە ئەمدى مىجەزى بۇزۇلۇپ بىز دوختۇرخانىغا ئەكىرگەنتۇق دوختۇرخانىغا ئەكىرگەندىن كېيىن داۋالاش ئۈنۈم بەرمەي مۇشۇ يەردە قازا قىلدى مەلۇم بولۇشىچە ئۇشتۇمتۇت چاقىرىلىش سۆھبەت مەيدانىدا جامائەت خەۋپسىزلىك ۋە دۆلەت ئامانلىق ئەترىتى خادىملىرىنىڭ ئورۇن ئېلىشى ئابدۇسەمەت روزىنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىدا ۋەھىمە پەيدا قىلغان. چىققان ئىكەن ئەمدى ئوبلاستلىق گۇڭئەنجۈنىڭ فۇجۈيجاڭى جۈيجاڭ يۈەن ئەمدى بېيتوخۇ سىياسىي قانۇننىڭ دېدى ئەمدى شۇ گوباۋ مەسئۇللار نېمىلەر ئەمدى بار ئىكەن شۇ يەردە. تەھدىت ھاۋاسى ئىچىدىكى بۇ سۆھبەتتە ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئابدۇسەمەتنىڭ ئۆلۈم سەۋەبى ھەققىدە گۇمان ۋە نارازىلىق يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن. جەسەتنى سىز ياكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى شۇ نەق مەيداندا كۆدۈڭلىمۇ شۇ يەدە ئۇرۇق تۇغقانلىرى كۆرەمدۇ دېگەن ۋاقتىدا ئەگەر سىلەر ئانداق مانداق دەيدىغان پىكرىڭلار بولسا بىز جەسەتنى ئېچىپ يېرىپ كۆزىتىپ قويىمىز ياق يۈزىنى كۆرىۋالىمىز بولدى دېسەڭلار ھېساب بولمىسا ئېچىپ كۆزىتىپ قويىمىز دەپ شۇنداق دېدى. ئابدۇسەمەتنىڭ جەسىتى تۈرمە دوختۇرخانىسىدىن ئائىلىسىگە ئەمەس ئۇدۇل زاراتگاھلىققا ئاچقىلىغان ۋە مېيىتنىڭ يۈزىلا ئائىلە ئەزالىرىغا كۆرسىتىلىپ يەرلىككە قويۇۋېتىلگەن. بۇنى شۇ ماشىنا بىلەنلا چىقتۇق ئاشۇ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىمۇ ئالدۇق بىر نەۋرىدىن ئىككىنى ئالدۇق شۇنىڭ بىلەن بىر سەككىز توققۇز ئۆيلەن

پاكىستان دائىرىلىرى بۇ دۆلەتتىكى قانۇنلۇق تۇرۇش گۇۋاھنامىسى يوق كۆچمەنلەرگە كەڭ كۆلەملىك زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى بىرىنچى نويابىر كۈنى باشلىغان ئىدى. بۇنىڭ بىلەن ئافغانىستاندىن قېچىپ كېلىپ، راۋالپىندىدا يەرلىشىپ قالغان ئۇيغۇرلارمۇ پاكىستاندا قانۇنلۇق ھۆججەتكە ئىگە بولمىغانلىقى سەۋەبلىك خىتاي ياكى ئافغانىستانغا سۈرگۈن قىلىنىش خەۋپىدە قالغان ئىدى. رادىيومىز بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرى ھەققىدە ئىز قوغلاپ خەۋەر بېرىپ كېلىۋاتقانىدى. پاكىستاندىكى ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەخپىنىڭ مەسئۇلى ئۆمەر ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، بۇ ھەقتە تاراتقۇلاردا قوزغالغان ئىنكاسلار ھەمدە BDT مۇساپىرلار كومىتېتىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن پاكىستان ھۆكۈمىتى بۇ يۈزلەرچە ئۇيغۇرغا پاكىستاندا ئالتە ئايغىچە قانۇنلۇق تۇرۇش مۆھلىتى بەرگەن. خەۋەر تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلايسىلەر.

پاكىستاندىكى قانۇنسىز سانالغان كۆچمەنلەر تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ھەر تۈرلۈك قاتتىق مۇئامىلىلەرگە ئۇچرىغان. پاكىستاندىن مەجبۇرىي قوغلانغان نەچچە يۈز مىڭ ئافغانىستانلىق مۇساپىر بولسا تۇيۇقسىز مەجبۇرلانغان بۇ كۆچ-كۆچتە چېگرىدا قاپسىلىپ قالغان. چېگرالاردا بىرىنچى نويابىردىن باشلاپ داۋام قىلىۋاتقان بۇ مۇساپىرلارنىڭ ساغلىق، بىخەتەرلىك ۋە تۇرمۇش كىرىزىسى قىش كۈنلىرىنىڭ كېلىشى بىلەن تېخىمۇ ئېغىرلاشماقتا ئىكەن. پاكىستان قانۇنسىز چەت ئەللىكلەرنى چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىش مەيدانىنى ساقلاپ كېلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، پاكىستان ھۆكۈمىتى تىزىمغا ئالدۇرغان ئافغانىستان مۇساپىرلىرىغا تارقىتىلغان كارتىلارنى تىزىملاش ئىسپاتى ياكى ئىقامەت كارتىنىڭ ئىناۋەتلىكلىكىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىگىچە ئۇزارتىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلانغان قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىدە بىر قانچە ئۇيغۇرلارمۇ قولغا ئېلىنىپ، چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىش تەھدىتىگە دۇچ كەلگەن ئىدى. شۇنداقلا، راۋالپىندىدا يەرلىشىپ قالغان يۈزلەرچە ئۇيغۇر ئىجارە ئۆيلىرىدىن قوغلىنىشتەك ئاقىۋەتلەرگە ئۇچرىغان ئىدى.

خەلقئارالىق قانۇنلارغا خىلاپ بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇشى شۇنداقلا رادىيومىز ۋە باشقا تاراتقۇلاردا قوزغالغان ئىنكاسلار نەتىجىسىدە بۇ مۇساپىر ئۇيغۇرلار پاكىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئافغانىستان پۇقراسى دەپ تىزىملىنىپ پاكىستاندا يەنە ئالتە ئاي قانۇنلۇق تۇرۇش رۇخسىتى بېرىلگەن. UNHCR تەرەپتىن قوۋم مۇتتەھىدە تەرەپتىن بۇلارغا بېسىم سېلىپ پاكىستانلارغا ۋاقىت بەردى. ئالتە ئايلىق پاكىستان ھۆكۈمەت ۋاقىت بەردى ئەمدى. بۇ جىلنىكى ئىككى ئاي كېلەر جىلنىكى. تۆت ئاي ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتنىكى تۆتىنچى ئاي بۇ ۋاقىت توشقان بولىدىكەن سوغۇق بولۇپ كەتتى ئەمدى ئافغانىستاندا ئالتە ئايلىق ۋاقىت بەردى لېكىن بىز بۇلار ئۇيغۇرلار دېمەي بۇلارغا بىز بۇ ئافغان دېگەندىكىن ئافغان توغرىسىدا بولغاندىكىن بىز ۋاقىت ئالدۇق ئۆمەر ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە پاكىستان ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئافغانىستان پۇقراسى ئالتە ئايغىچە قانۇنلۇق تۇرۇشقا رۇخسەت دېگەنلەر يېزىلغان كىنىشكا ئۇلارنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقىنىڭمۇ كاپالىتى ئىكەن. ئىلگىرى پاكىستاندا چېگرىدىن قوغلىنىش گىردابىغا كېلىپ قالغان ئۇيغۇرلار يەنە پاكىستاندا ئۇزۇندىن بۇيان ئىجارە ئېلىپ تۇرۇۋاتقان ئۆيلىرىدىنمۇ قوغلاپ چىقىرىلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن ئىدى. ئۆمەر ئەپەندىمنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ يۈزلەرچە ئۇيغۇرنىڭ يەتمىش پىرسەنتى ئاياللار ۋە بالىلار بولۇپ، ئۆتكەن جۈمە كۈنى ئۇلار ئالتە ئايلىق قانۇنلۇق تۇرۇش كاپالىتىگە ئېرىشكەندىن كېيىن مەكتەپلەردىن توختاپ قالغان ئۇيغۇر بالىلارمۇ بۇ ھەپتە قايتىدىن ئوقۇشلىرىنى باشلىغان. ھە بالىلار ھازىر مەكتەپ باشلىدى. بۇلار نورمال ئۆزىنىڭ ئىشىگە ھازىر بىگەن بىز كۆرۈشتۇق جىغىن ئاچقان شۇ جىغىندا بۇلار كەلگەن بۇلار ئۆزى ئۆزىنى ئىش قىلىۋاتىدۇ ئۆي ئىجارىلارغا ئەمدى ھۆكۈمەت ئېلان قىلغاندىن كېيىن مۇشەدىكى ئۆي ئىجارىنىكى بىر ئۆيگە ئالتە ئايلىق ۋاقىت بەردى بۇلارغا.
پاكىستان دائىرىلىرى قوغلاپ چىقارماقچى بولغان قانۇنسىز كۆچمەنلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئافغانىستانلىقلار بولۇپ، بىر مىليون يەتتە يۈز مىڭ ئافغانىستانلىق تىزىملىككە ئېلىنغان. بۇنىڭ ئىچىدە ئەلۋەتتە ئافغانىستان پۇقراسى دېيىلگەن ئۇيغۇر پۇقرالىرى بار. پاكىستانغا ئافغانىستان ئارقىلىق كېلىپ قالغان بۇ ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ھېچقانداق باغلىنىشى قالمىغان ئافغانىستانغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇشتىن يەنىلا ئەندىشە قىلىدىكەن. ئۆمەر ئەپەندى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن پاكىستان دائىرىلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئافغانىستانغا قايتۇرۇلماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە ياكى بىخەتەر ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە پانالىنىشىغا ياردەم بېرىشنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.
ھازىر ئەلھەمدۇلىللا بىرى خېتىرى يوق ھازىر شۇ ئالتە ئايدا ئىچىدە بۇلار پاكىستان چىقىتىڭلا بىشار چىقىتىڭلا دېدى ئەمدى بىشار خاتاي پاسپورت بارلا بىر ئەمدە يول يوق ئەمدە بىسىم بار بۇلار خاتاي بولسا ھەر بۇلارغا ئالتە ئاي ۋاقتى پىلدى ئەمدە bu şu inşallah bu 6 ayda bu bu yol mağıp bu yol çıkıp etmez inşallah. Bir hafta yardım sormaz. Bu vakt az burada.

ۋاشىنگتوندىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى يىگىرمىنچى نويابىر كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر يەنە بىر يېڭى دوكلات ئېلان قىلدى. مەزكۇر فوندنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زەنز تەييارلىغان بۇ دوكلاتتا خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۆلچەش قوللانمىسى ۋە ياۋروپا كومىتېتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش لايىھەسىگە قارىتا ئەتراپلىق ئانالىز ئېلىپ بېرىلىپ، بۇ لايىھە ۋە قوللانمىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئۆلچەش ۋە باھالاشتا يېتەرسىز قالغانلىقى، شۇنىڭدەك ئۇنى ئۆزگەرتىش لازىملىقى تەلەپ قىلىنغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ۋاشىنگتوندىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى يىگىرمىنچى نويابىر كۈنى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ۋە ياۋروپا كومىتېتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئېنىقلاش ۋە باھالاش ئۆلچىمىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تەتبىقلىنىشىغا قارىتا يەنە بىر يېڭى دوكلات ئېلان قىلدى دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئېلان قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى تەكشۈرۈش قوللانمىسى شۇنداقلا ياۋروپا كومىتېتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش لايىھەسى خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئۇيغۇر رايونىدا يولغا قويۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىنى ئېنىقلاش بېكىتىش ۋە باھالاشتا يېتەرسىز قالماقتا ئىكەن

بۇ مەزكۇر فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زەنزنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى چىقارغان تۇتقۇن سىرتىدا يۈرگۈزۈلگەن دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى تەكشۈرۈش قوللانمىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ سىستېمىلىق باھالاش ئېلىپ بېرىشىدۇر دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ قوللانمىسىدىكى كەڭ قوللىنىلىۋاتقان ئون بىر خىل كۆرسەتكۈچى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۆلچەشنى چىقىش قىلمىغان بىراق بۇ خىل نامۇۋاپىق كۆرسەتكۈچلەر دائىم ئۇيغۇر رايونىغا ئالاقىدار مەسىلىلەردە جۈملىدىن ياۋروپا كومىتېتىنىڭ يېقىندا سۇنۇلغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش لايىھەسىدىمۇ قەيت قىلىنماقتا ئىكەن دوكتور ئادرىيان زەنزنىڭ كۆرسىتىشىچە ياۋروپا كومىتېتى ياكى ياۋروپا پارلامېنتى تۈزگەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش لايىھەلىرىدە ئىككى ھالقىلىق مەسىلە باركەن ئۇ يىگىرمىنچى نويابىر بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ بۇ دوكلاتنى شۇنىڭغا قارىتا تەييارلىغانلىقىنى بىلدۈردى I specifically wrote ئادرىيان زەنز مۇنداق دەيدۇ، مەن بۇ دوكلاتنى ياۋروپا ئىتتىپاقى قانۇنلىرىنىڭ يېڭى تەرەققىياتىدىن خەۋەردار قىلىش ئۈچۈن تەييارلىدىم، چۈنكى ياۋروپا پارلامېنتى ۋە ياۋروپا كومىتېتى مەجبۇرىي ئەمگەكتە ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپادا سېتىلىشىنى چەكلەشنىڭ تۇنجى قانۇن لايىھەسىنى تۈزدى، لېكىن بۇ لايىھەلەردە ئىككى ھالقىلىق مەسىلە مەۋجۇت.

ئادرىيان زەنز مەجبۇرىي ئەمگەكنى باھالاشنىڭ بۇ ئون بىر خىل كۆرسەتكۈچى دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۆلچەشنى چىقىش قىلمىغانلىقى بۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەمدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەكنى چۈشىنىشىگە كاشىلا قىلغانلىقىنى بىلدۈردى
ئادرىيان زەنز مۇنداق دېدى. ئون بىر خىل ئەمگەك كۆرسەتكۈچى بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرلىرىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان. ھالبۇكى، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى دىققەت نۇقتىسىنى دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە، بولۇپمۇ مەن تۇتقۇن سىرتىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك دەپ تەسۋىرلىگەن مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرلىرىگە قاراتقان ئەمەس. بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرى تۈرمە ۋە لاگېرلارنى ئاساس قىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرلىرىنى ئەمەس بەلكى مەن ئونىنچى ئايدا ئېلان قىلغان ماقالەمدە قەيت قىلغىنىمدەك ئاتالمىش ئېشىنچى يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنى نىشان قىلغان نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش پىروگراممىسىنى ئاساس قىلىدۇ ھالبۇكى بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرلىرىنى باھالاش تېخىمۇ مۈشكۈلدۇر كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ شىنجاڭ ۋە مەركىزىي ئاسىيانىڭ تۇتقۇن سىرتىدا يۈرگۈزۈلگەن دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگىكى ناملىق يىگىرمە سەككىز بەتلىك دوكلاتى ئۇيغۇر رايونى تاموژنا دائىرىلىرى بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىنىڭ تاشقى ئېكسپورتى شىددەتلىك ئارتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى تارتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىندى خىتاي تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ يېقىنقى سانلىق مەلۇماتلىرىدا بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئومۇمىي ئېكسپورتىنىڭ قىرىق توققۇز پىرسەنت نوقۇل قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئۆزىنىڭلا تاشقى ئېكسپورتى بىر يۈز ئون ئۈچ پىرسەنت ئارتقانلىقى بۇنىڭغا رايوندىكى ئەمگەك كۆجۈملەشكەن زاۋۇت كارخانىلارنىڭ مەھسۇلات ئېكسپورتىنىڭ ئارتىشى تۈرتكە بولغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە دوكلاتتا بېيجىڭنىڭ شىنجاڭدىكى ۋەھشىيلىكى ئۇنىڭ بىر قانچە ئاساسلىق سانائەتنىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىگە باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى بۇ ئۇنىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۈنۈملۈك رەۋىشتە ئۆلچەشنى تېخىمۇ مۇھىم ۋە جىددىي زۆرۈرىيەتكە ئايلاندۇرغانلىقى تەكىتلەنگەن دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغا بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇنغا سېلىشتۇرغاندا ھازىر ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش تېخىمۇ مەجبۇرلاش خاراكتېرىنى ئالغان ھەم تېخىمۇ كۆلەملەشكەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن كېيىن رايوندا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۇقىرى سەپەرۋەرلىك ۋە داغدۇغىلىق يۆتكەشتەك ۋەزىيەت تېخىمۇ نورماللاشقان ھەم تېخىمۇ مۇئەسسەسەلەشكەن ئىستراتېگىيەگە ئۆزگىرىپ بۇ جەھەتتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى نازارەتنى كۈچەيتىش ئارقىلىق داۋاملاشتۇرۇش يولى تۇتۇپ كېلىنمەكتە ئىكەن. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلغىچە بولغان ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلانىدا رايوندىكى ئەمگەك قىلالايدىغان ھەر بىر كىشىنىڭ خىزمەت ئورنى بولۇشى تەلەپ قىلىنماقتا ئىكەن دوكتور ئادرىيان زەنزنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە پەرقلىق نۇقتىدىن قارىشى ئۇنىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرى ۋە زامانىۋى قۇللار ئەمگىكىنى چىقىش قىلىشى ئۇنىڭ رايوندىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە تاقابىل تۇرۇشتا تەييارلىقسىز قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.
ھېچكىم خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك قوللانمىسىنىڭ تەرەققىياتىغا، ئۇنىڭ ۋاقىت ئۆتكەنسېرى قانداق ئۆزگەرگەنلىكىگە، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ يېقىندا خىتاي ۋە شىنجاڭدا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى قانداق ئۆلچىگەنلىكىگە دىققەت قىلىپ باقمىغان. ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەكنى باھالاش ئۆلچىمىنى قانداق تەرەققىي قىلدۇردى بۇ يەردىكى مەسىلە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ دىققىتى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ باشقا شەكىللىرىگە مەركەزلىشىپ قالغان ئۇلار دىققىتىنى يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرى زامانىۋى قۇللار ئەمگىكى ۋە خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ ئوخشىمىغان مەجبۇرىي ئەمگەك شەكىللىرىدىن قانداق پايدىلىنىۋاتقانلىقىغا مەركەزلەشتۈرگەن ئادرىئان زەنىزنىڭ ئېيتىشىچە ئىلمىي تەتقىقات ساھەسىمۇ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە دىققەت قىلمىغان ئۇلارنىڭ بۇ ساھەدە ھېچقانداق تەتقىقاتىمۇ بولمىغان. ئۇلار دىققىتىنى ئوخشاشلا خۇسۇسىي كارخانا ۋە كاپىتالىستىك تەمىنلەش زەنجىرىگە مەركەزلەشتۈرگەن. ئادرىيان زەنىز بۇ ۋەزىيەت خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارىتا تەييارلىقسىز قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.
ئادرىيان زەنىز، ھالبۇكى، بۇ ئەھۋال خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىر تەرەپ قىلىشتا تەييارلىقسىز قېلىشى، شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ تېخىمۇ چوڭىيىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى، چۈنكى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇنىڭغا قارىتا زۆرۈر بولغان تەييارلىقى بولمىدى، دەپ كۆرسەتتى. دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاشنى مەھسۇلات ئىمپورت قىلغۇچى شىركەتلەرنىڭ ئۆزىگە يۈكلەش پەۋقۇلئاددە مۇھىمكەن دوكلاتتا دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىنىڭ خاراكتېرى سەۋەبلىك ئۇنىڭ كېڭىيىش خەۋپى ئېغىر ئىكەنلىكىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇشتا خۇسۇسىي كارخانىلاردىكى مەجبۇرىي ئەمگەك كۆرسەتكۈچلىرىگە تايىنىش قىلغىلى بولمايدىغانلىقى ئۇنىڭغا قارشى تەدبىرلەر دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قۇرۇلما خاراكتېرلىك ئالاھىدىلىكلىرىگە قارىتىلىشى كېرەكلىكى تەكىتلەنگەن. دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە، ئادرىيان زەنىزنىڭ بۇ يېڭى تەتقىقاتى شىنجاڭغا ئوخشاش جايلاردا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن قىممەتلىك ئۆلچەم ۋە ۋاسىتىلار بىلەن تەمىنلىگەن بولۇپ، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مۇرەككەپ ئامىللىرىنى توغرا باھالاش ۋە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلۈكى كۆرسىتىلگەن. كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ بۇ دوكلاتى خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە ئالاقىدار ئىككى مۇھىم ئەھدىنامىسىنى تەستىقلاپ، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىق شەكىللىرىنى چەكلەشكە ۋەدە بەرگىنىگە بىر يېرىم يىلدەك بولغاندا ئېلان قىلىندى. خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى ماقۇللانغان يىگىرمە توققۇزىنچى نومۇرلۇق مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى بىلەن مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى ماقۇللانغان بىر يۈز بەشىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىسىنى رەسمىي تەستىقلىغان.
ئۇيغۇر زىيالىيلىرى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنىڭ يارقىن نامايەندىسى دەپ قارايدىغان يەتتە شەھەر دۆلىتى ئون توققۇزىنچى ئەسىردىكى ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئەڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بىرى بولۇپ، موللا مۇسا سايرامىنىڭ تارىخى ھەمىدى ناملىق ئۆلمەس ئەسىرى دەل مۇشۇ تارىخىي دەۋرگە بېغىشلانغان يېگانە ئەسەر ھېسابلىنىدۇ.

ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تارىخىي باسقۇچلىرى ھەققىدىكى ئىزدىنىشلەردە ئەڭ چوڭ توسقۇنلۇقلارنىڭ بىرى بۇ رايون ھەققىدىكى يازما تارىخنىڭ كەملىكى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ ئون بەشىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ قەدىمكى يىپەك يولىنىڭ تەدرىجىي خاراپلىشىشىغا ئەگىشىپ، ئەسىرلەر ھالقىغان مەھكۇملۇققا گىرىپتار بولغان تارىم ۋادىسىدا بۇ ھال تېخىمۇ گەۋدىلىك بولغان.

شۇ قاتاردا ئۇيغۇر دىيارىغا مەنسۇپ بولغان سادالار ئارقىلىق تاشقى دۇنيانىڭ بۇ جايدا نېمىلەر بولۇۋاتقانلىقىنى چۈشىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى، چۈنكى ئەينى ۋاقىتتىكى مۇستەملىكىچىلىك ھۆكۈمران بولۇۋاتقان بىر رايوندا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان سايرامىنىڭ ساداسى ھەممىدىنمۇ بەكرەك ھەقىقەتكە يېقىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. But that is in fact much more. تارىخى ھەمىدىنىڭ ئاپتورى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلى باي ناھىيەسىنىڭ سايرام يېزىسىدا مەرىپەتلىك دىنىي ئائىلىدە تۇغۇلغان بولۇپ، ئۆزىنىڭ تولۇق ئىسمى موللا موسا ئىبن موللا ئەيسا خوجا سايرامى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ. موللا موسا سايرامى بالىلىق ۋە ياشلىق دەۋرلىرىدە ئىجتىھات بىلەن ئىلىم تەھسىل قىلىپ، ئەرەبىي ۋە فارسىي تىللاردا، تارىخ، ئەدەبىيات، پەلسەپە، ئىسلام دىنى قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە ئۆز زامانىسىنىڭ ئەڭ بىلىملىك كىشىلىرىگە ئايلانغان. ھەمدە كېيىنچە ئۆز يۇرتىدىكى مەدرەسىدە ئۇستاز بولغان. ئاپتورنىڭ ياشلىق دەۋرىدە، يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا چىڭ ئىمپېرىيەسىگە قارشى مىللىي ئازادلىق ھەرىكەتلىرى ئوتتۇرىغا چىققاندا موللا موسا سايرامى بۇنىڭغا ئىشتىراك قىلغان. ئالتە شەھەر دەپ ئاتىلىۋاتقان بۇ رايوننىڭ ھەممىلا شەھەرلىرىدە ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل بولغان خانلىقلار قۇرۇلغاندىن كېيىن ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي قوقەنلىك ھەربىي قوماندان ياقۇپ بەگ، يەنى ئاتالىق غازى بۇ جايغا يېتىپ كەلگەن. ئاپتور ھەربىي ۋە سىياسەت بابىدا كامالەتكە يەتكەن دەپ تەسۋىرلىگەن ياقۇپ بەگ تېزدىن بۇ خانلىقلارنى بىر بىرلەپ ئۆز كونتروللۇقىغا ئېلىپ بىرلىككە كەلگەن ھاكىمىيەت سىستېمىسىنى ئورنىتىپ چىققان. كېيىنكى ئالىملار يەتتە شەھەر دۆلىتى دەپ ئاتىغان بۇ دۆلەتتە سايرامى تېزلا ئۇنىڭ مۇھىم مالىيە خىزمەتچىلىرىدىن بولۇپ قالغان.
سايرامى remains a force in this young rebel state He was a close confidant of one of the rulers. He was a an emissary. سايرامىنىڭ بايان قىلىشىچە، يېڭىدىن قۇرۇلغان ۋە تولۇق مۇستەقىل خاراكتېردا ئىش يۈرگۈزۈۋاتقان يەتتە شەھەر دۆلىتىنىڭ مالىيە سەرپىياتىنى قامداش ۋە شەرقتىكى چىڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ تاجاۋۇزىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ياقۇپ بەگ ھاكىمىيىتى جىددىي مالىيە كىرىزىسىگە دۇچ كەلگەن. بۇنىڭ بىلەن ھەرقايسى شەھەرلەردىن يىغىلىدىغان باج سېلىقنىڭ مىقدارى يىلسېرى ئېشىپ ماڭغان. دەل مۇشۇ ساھەدە خىزمەت قىلغان سايرامى يەرلىك خەلق ئاممىسىنىڭ بۇ خىل باج-سېلىقلاردىن بىزار بولغانلىقىنى، ئاۋام خەلقنىڭ ئىسلام ئېچىش نامىدىكى غازات ئۇرۇشلىرىدىن ئاغرىنىپ، ئىسلامنىڭ ئېچىلىشى بەك ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كەتتى دېگەنلىكىنى، خىتايلار قايتىپ كېلىپ بىزگە ھۆكۈمران بولسا ياخشىراق بولار ئىدى دېگەن مەنىدە تېرىلغۇ يېرىمگە خىتاي تېرىۋاتىمەن دەپ تەنە قىلىشقانلىقىنى مىسال قىلىپ خاتىرىلەيدۇ. At the end of it he says, he talks about how the farmers were exhausted by Yaqub Beg. Yaqub Beg مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلى مانجۇ ئىمپېرىيەسى ياقۇپ بەگ ھاكىمىيىتىنى مەغلۇپ قىلىپ، ئون ئۈچ يىل مەۋجۇت بولغان يەتتە شەھەر دۆلىتىنى ھالاك قىلغان. خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىدا كۆپ ئۇچرايدىغان قانلار دەريا بولۇپ ئاققان دېگەن تەسۋىرلەر ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا يەنە بىر قېتىم نامايان بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا ئالتە شەھەر دەپ ئاتىلىۋاتقان بۇ رايوندىكى مىڭلىغان ئون مىڭلىغان كىشىنىڭ كاللىسى ئېلىنغان. سايرامىمۇ شۇ قاتاردا يۇرتىغا قېچىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان. شۇ قېتىملىق بويسۇندۇرۇشتىن كېيىن چىڭ ئىمپېرىيەسى بۇ رايونغا شىنجاڭ دەپ نام بەرگەن. شۇنداقلا بۇ رايوننى خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئاقارتىش نامىدا كۇڭزى ئەقىدىسى، خىتايچە مەدەنىيەت، خىتايچە تىل ۋە خىتايچە تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇشنىڭ دەسلەپكى قەدەملىرىنى ئالغان. شۇ ئىشلاردىن ئالاھەزەل قىرىق يىل ئۆتكەندە دوستلىرىنىڭ قايتا-قايتا دەۋەت قىلىشى بىلەن موللا مۇسا سايرامى ئۆزى باشتىن كەچۈرگەن ۋە ئۆزى ياشىغان دەۋرنىڭ ئومۇمىي تەسۋىرىنى تولىمۇ يۇقىرى پاساھەتتە يېزىپ چىققان.

مەزكۇر ئەسەرنى يېزىپ چىقىش جەريانىدا موللا مۇسا سايرامى ئۆزىنىڭ تارىخى رەشىدىي ناملىق يەنە بىر ئۆلمەس ئەسەرنىڭ ئاپتورى مىرزا مۇھەممەد ھەيدەر كوراگانىيغا ئوخشاشلا ياخشى تارىخچى، ياخشى ۋە يامان ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى خاتىرىلەش كېرەك دەيدىغان ئەقەللىي پىرىنسىپقا ئەگىشىدىغان ئادىل ۋە ھەققانىي تارىخچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەرگەن. جۈملىدىن ياقۇپ بەگنىڭ ئادالەت ۋە سىياسەت ساھەسىدىكى قەيسەرلىكى، شۇنىڭدەك قاتتىق قول تەبىئىتىنى ياقۇپ بەگ ھەققىدىكى ئىجابىي ۋە سەلبىي بايانلىرىنىڭ ھەممىسىنى بېرىش ئارقىلىق نامايان قىلىپ بېرىدۇ. شۇ قاتاردا ياقۇپ بەگنى تەنقىدلەپ، ئالتە يۈز خوتۇننى ئۆز ھەرىمىدە ساقلاش ئىسلامنىڭ قايسى شەرىئىتىگە توغرا كېلىدىكىن دەپ سوئال قويىدۇ.

خىتاي ئوتتۇرا ئاسىياسىدىكى مۇسۇلمانلار قوزغىلىڭى ۋە ھاكىمىيىتى دەپ ماۋزۇ قويۇلغان بولسىمۇ، ئەسەرنىڭ ئاساسلىق ماتېرىيال مەنبەسى موللا مۇسا سايرامىنىڭ تارىخى ھەمىدىي ناملىق ئەسىرى بولغان. كىم خودۇڭ ئۆز ئەسىرىدە بۇ ھەقتە توختىلىپ، ئېتىراپ قىلىشىمىز لازىمكى، موللا مۇسا سايرامى ئوتتۇرا ئاسىيادىن يېتىشىپ چىققان ئەڭ ئۇلۇغ تارىخشۇناسلارنىڭ بىرىدۇر دەپ كۆرسىتىدۇ.
says that Sarami is one of the best historians that Central Asia has ever produced. How would you comment on this statement? Bu vaqtda so'ralganda Erik o'zining bu mutlaq qo'shildiganligini iftixorlik ichida tilga oladi. Uh, I agree fundamentally with his assessment. Sarami is a very good historian for his time and his place, materials he was working with.

مەلۇم بولۇشىچە، شى جىن پىڭنىڭ ئامېرىكا زىيارىتىدىن بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى تايلاندتا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا پۇتبول لوڭقىسى ئالدىن تاللاش مۇسابىقىسىدە خىتاي كوماندىسى تايلاند كوماندىسىنى يېڭىۋالغان بولۇپ، بۇنى ئاڭلىغان شى جىن پىڭ خىتاي كوماندىسىنىڭ تەلىيى كېلىپ قالغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، خىتاي پۇتبول كوماندىسىنى كۈچلۈك كوماندىغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن بالىلاردىن باشلاپ تەربىيەلەش زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈرگەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتە يازغان ئوبزورىدا بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
شى جىنپىڭنىڭ بالىلاردىن باشلاش مەنتىقىسىدىن ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ خەلقئارالىشىشىغىچە. بۇ يىل ئون بىرىنچى نويابىردىن ئون يەتتىنچى نويابىرغىچە ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، يىغىنغا خىتاي دۆلەت رەھبىرى شى جىنپىڭمۇ قاتناشقانىدى. شى جىنپىڭنىڭ مەزكۇر يىغىنغا قاتنىشىشى تەبىئىي ھالدا خەلقئارادا خىتاي ۋە ئامېرىكا ئارىسىدىكى زىددىيەتلەرنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە كۈچلۈك مۇنازىرىلەرنى ئوتتۇرىغا چىقاردى بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر مەزكۇر يىغىندا شى جىنپىڭ بىلەن بايدېننىڭ ئۇچرىشىشى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ قايتا ياخشىلىنىشقا قاراپ يۈزلىنىدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دېيىشتى ئەمما يەنە بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر بولسا بايدىن بىلەن شىنىڭ ئۇچرىشىشى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى دۇنيا كۈن تەرتىپىگە بېرىپ تاقىلىدىغان ئىدېئولوگىيىلىك مەسىلىلەر ۋە بۇ سەۋەبلىك قۇتۇپلاشقان دۇنيا ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى دەرۋەقە بايدىن بىلەن شى جىن پىڭ ئۇچرىشىپ ئارقىدىنلا بايدىن بۇرۇنقىغا ئوخشاشلا شى جىن پىڭنى يەنىلا بىر دىكتاتور دەپ قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشنىڭ نەتىجىسىز بولغانلىقىنى ئاشكارىلاپ قويغانىدى خەلقئارا ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا مەزكۇر مەسىلە كۈچلۈك مۇنازىرە قىلىنىۋاتقان بىر پەيتتە شى جىن پىڭ ھەققىدە يەنە بىر قىزىق تېما ئوتتۇرىغا چىقتى ئۇ بولسىمۇ شى جىن پىڭ ئۆزى بىلەن ئوخشاشلا يىغىنغا كەلگەن تايلاند باش ۋەزىرى بىلەن خىتاي دۆلەت پۇتبول كوماندىسى ھەققىدىكى غەيرىي رەسمىي پاراڭ ئىدى چۈنكى بىر نەچچە كۈن ئاۋۋال تايلاندتا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا پۇتبول لوڭقىسى ئالدىن تاللاش مۇسابىقىسىدە خىتاي دۆلەت پۇتبول كوماندىسى ئىككىگە قارشى بىر نەتىجە بىلەن تايلاند كوماندىسىنى يېڭىۋالغانىدى تايلاند رەھبىرى مەزكۇر خەۋەرنى ئېپېك يىغىنىدا شى جىن پىڭ بىلەن ئورتاقلاشتى لېكىن شى جىن پىڭ ئويلىمىغان يەردىن خىتاي دۆلەت پۇتبول كوماندىسىنىڭ تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈنلا تايلاند كوماندىسىنى يېڭىۋالغانلىقىنى ئۆزىنىڭ خىتاي پۇتبول كوماندىسىغا ئانچە ئىشەنچ قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى شى جىنپىڭ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يەنە شۇڭا بىز ئىشلارنى بالىلاردىن باشلاۋاتىمىز دەپ قوشۇپمۇ قويدى مانا بۈگۈن شى جىنپىڭنىڭ بۇ سۆزى ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا يەنە بىر قىزىق تېمىغا ئايلاندى بىز بۈگۈن شى جىنپىڭنىڭ خىتاي پۇتبول كوماندىسىنى نېمىشقا بۇنچىلىك ياراتمايدىغانلىقى ھەققىدە ئەمەس بەلكى ئۇنىڭ ئاخىرىدا قوشۇمچە قىلغان ئىشلارنى بالىلاردىن باشلاۋاتىمىز مەنتىقىسى ۋە بۇنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بولغان ئالاقىسى ھەققىدە توختىلىمىز

ئەگەر ئېسىمىزدە بولسا ئاتالمىش غەربنى ئېچىش سىياسىتى باشلانغان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى يەنە خىتاي ئۆلكىلىرىدە شىنجاڭ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپى ئېچىش سىياسىتى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا خىتاي دۆلەت كىملىكىنى قوبۇل قىلدۇرۇشنى ئاساسىي مەقسەت قىلىپ باشلانغان ئىدى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە ئاتالمىش توققۇز يىللىق مەجبۇرىي مائارىپنى ھەقسىز قىلىش ۋە ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتىش پىلانى بىلەن تەڭ خىتاي تىلى ئۆگىتىشنى بالىلاردىن باشلاش شوئارى ئوتتۇرىغا چىقتى گەرچە ھەقسىز مائارىپ ۋە ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتىش كەلىمىلىرى ئاڭلىماققا يېقىملىكتەك تۇرسىمۇ ئەمما بۇنداق ياخشى ئىشنىڭ بەدىلى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئانا تىلدا مائارىپ تەربىيىسى ئېلىش ھەققىدىن مەھرۇم قېلىشىنى شەرت قىلاتتى دەرۋەقە ئىشلار خىتاينىڭ پىلانى بويىچە باشلىنىپلا قالماي بەلكى ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئاساس قىلغان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنى باش نىشان قىلىپ داۋاملاشتى ئەمما خىتاي نوپۇسى ئاز بولغان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا خىتاي مائارىپىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئۇنچە ئاسان ئەمەس بولۇپ خىتاي تىلىغا پىششىق بولغان بەلگىلىك ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ بولۇشىغا ئېھتىياجلىق ئىدى دەرۋەقە خىتاي تىلى ئۆگىتىشنى بالىلاردىن باشلاپ تۇتۇش شوئارى ئاستىدا خىتاي قوش ئۈنۈمگە ئېرىشتى بۇنىڭ بىرى قوش تىل نامىدا ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئانا تىلدىن مەھرۇم قىلىش يەنە بىرى ئۇيغۇر قوش تىل ئوقۇتقۇچىسى كەمچىل بولۇشنى باھانە قىلىپ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر ئېلىغا ئالاھىدە شتاتلىق ئوقۇتقۇچى نامىدا كۆچمە يۆتكەش بولدى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويغان ئالاھىدە شتاتلىق ئوقۇتقۇچى يۆتكەش پىلانى بويىچە ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغىچە ئۇيغۇر ئېلىغا پەقەت ئالاھىدە شتاتلىق ئوقۇتقۇچى نامىدىلا بىر يۈز ئەللىك مىڭدىن ئارتۇق خىتاي كۆچمەن يۆتكەپ كېلىنگەن ئاتالمىش قوش تىل مائارىپى نامىدا ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى خىتايلاشتۇرۇش نىسبىتى يەتمىش پىرسەنتكە يەسلى مائارىپىنىڭ خىتايچىلاشتۇرۇش نىسبىتى بولسا توقسان پىرسەنتكە يەتكەن قارايدىغان بولساق خىتاي تىلى ئۆگىتىشنى بالىلاردىن باشلاپ تۇتۇش ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇش ئۇسلۇبى يالغۇز ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش بىلەنلا چەكلەنگەن مەسىلە ئەمەسلىكى ئېنىق بولۇپمۇ ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيىسىدىكى بەش چوڭ مەركىزىي رايون بىرىنچىسى ئىقتىساد ئىككىنچىسى قاتناش ئۈچىنچىسى سودا ئالاقە تۆتىنچىسى مائارىپ مەدەنىيەت بەشىنچىسى تېببىي داۋالاش قىلىپ بېكىتىلگەندىن كېيىن تېخىمۇ شۇنداق بولدى يەنى خىتاي ئۇيغۇر ئېلىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتايلاشقان ئۇيغۇر ئېلىنى ئوتتۇرا ئاسىيانى خىتايلاشتۇرۇشنىڭ مەركىزىي رايونىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنى باشلىغان تېخىمۇ كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتايلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ تىل ئالاھىدىلىكى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەتلىرى بىلەن بولغان مەدەنىيەت ئورتاقلىقى تېزدىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە خىتاي تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇلۇشقا باشلىغان خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى خىتايلاشتۇرۇش پىلانى يالغۇز ئوتتۇرا ئاسىيادىلا ئەمەس ئەكسىچە پۈتكۈل دۇنيا مىقياسىدا كېڭىيىشكە باشلىغان بولۇپ ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن تۈرلۈك قىسمەتلەر دەسلەپكى قەدەمدە دۇنيا ئۈچۈنمۇ ئورتاق بولغان خەلقئارا قىسمەت بولۇشقا يۈزلەنگەن يېقىنقى يىللاردا خىتاينىڭ ئاتالمىش كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى خىتاي ساقچى پونكىتلىرى، مىڭ كىشىلىك پىلان قاتارلىق تۈرلۈك ئۇسۇللاردا خىتاي تىلى ۋە ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى تارقىتىش نامىدا ھەرقايسى دېموكراتىك دۆلەتلەرگە سىڭىپ كىرىپ مەزكۇر دۆلەتلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە تۈرلۈك تەھدىتلەرنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى ھېچكىمگە سىر ئەمەس شۇنىسى ئېنىقكى، شى جىنپىڭ ئېيتقان ئىشلارنى بالىلاردىن باشلاش سۆزى ئاددىي مەنىدىكى سۆز بولماستىن، بەلكى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تىلى ۋە مائارىپىنى خىتايلاشتۇرۇش مېتودىدۇر. بۇ خىل مېتود ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خىتاينىڭ دۇنيانى خىتايلاشتۇرۇش، ئاتالمىش خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم قارىشىنى ئامېرىكا باشلىق غەرب دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش سۇيىقەستىنىڭ نەق ئۆزىدۇر. رادىيومىزنىڭ ئىگىلىشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەسئۇللىرى مەخسۇس تور يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، توققۇزىنچى، ئونىنچى دېكابىر كۈنلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە ھەر قايسى دۆلەتلەردە تۈرلۈك خاتىرىلەش پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئون سەككىزىنچى نويابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىدا ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئىنسانىيەت دەۋاسىغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنىنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئۆتكۈزۈش قارار قىلىندى. ئېكران ئارقىلىق چاقىرىلغان بۇ يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئامېرىكا، كانادا، ياپونىيە، ئاۋسترالىيە، تۈركىيە قاتارلىق ئون نەچچە دۆلەتتىكى ئەزالىرى، ھەر قايسى كومىتېتلارنىڭ مۇدىر، مۇئاۋىن مۇدىرلىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تارمىقىدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرى بولۇپ

دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان پائالىيەتلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى. كۆپچىلىككە مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى لوندوندىكى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان قىلمىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن ئىدى. مەزكۇر سوتنىڭ قارارى ئېلان قىلىنغان توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بايانات ئېلان قىلىپ، پۈتۈن دۇنيادا بۇ كۈننى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى دەپ جاكارلىغان ئىدى. بۇ يىلقى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى يېقىنلاپ قالغان بۈگۈنكى كۈندە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىغىن چاقىرىپ، بۇ كۈننى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا

ئامېرىكا، فىرانسىيە، مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنى يازما شەكىلدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بىر بايانات ئېلان قىلدۇرسا. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى بولمىغان پارلامېنتلارنى يېرىم مىنۇتلۇق مۇشۇ ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنى خاتىرىلەپ ئۆتكىلى بولغان ۋىدېئو نۇتۇق سۆزلىتىش. بۇنىڭغا ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى تەشكىلاتلىرىمىز مەسئۇل بولسا. ئۇنىڭدىن باشقا،

توققۇزىنچى، ئونىنچى دېكابىر كۈنى ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى پارلامېنت ئەزالىرى، مۇتەخەسسىسلەر، ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرى ۋە پائالىيەتچىلەرنى تەكلىپ قىلىپ، ئىنگلىز، تۈرك، ئەرەب، خىتاي ۋە ئۇيغۇر تىللىرىدا تور يىغىنى ئۆتكۈزۈشكە چاقىرىق قىلدى. ئوخشىمايدىغان ئىسپانچە، پورتۇگالچە، شىۋېتچە، فرانسۇزچە مۇشۇ تىللاردا ھەممىمىز مۇشۇنى قىلىپ بىر. تور يىغىنى شۇ كۈنى ئۆتكۈزسەك، بۇ ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنى ئاشۇ شەكىلدە دۇنياغا يەرلەشتۈرەلەيمىز، خەلقىمىزگە يەرلەشتۈرەلەيمىز. ۋە مۇمكىن بولسا بىر ئۇيغۇرچىمۇ تور يىغىنى ئۆتكۈزسەك مۇشۇ توغرىلىق ياخشى بولىدۇ. بۇ مېنىڭ ھەم تەلەپ ھەم ۋەزىپە ئەمدى. ئارقىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۆمەر قانات ئەپەندى سۆز قىلىپ،

ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىرلىكتە ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق كۈنى ۋە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان پائالىيەتلەر توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئەمدى ئون بىرىنچى چىسلا، بۇنى بىز مەشەدە ئون بىرىنچى چىسلا قىلىدىغان بولدۇق، پەنەل دىسكاشن، كونگرېسمەنلەرنى چاقىرىپ، ئۇلارنىڭ ۋىدېئو نېمىلىرىنى ئېلىپ، ئۇ يەردە بېرىپ، كەلگەن كونگرېسمەنلەر بىر ئىككى ئېغىز شۇ يەردە مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سۆز قىلدۇرۇپ، ئاشۇنداق بىر نېمە ئۇيۇشتۇرىدىغان بولدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مەسئۇلى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندى يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ سۆزىدە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىدا ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىدىن ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىگىچە ياپونىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا ئۇيغۇر مۈنبىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلىرىنى يەتكۈزگەندىن سىرت، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا بىلدۈرۈشتە زور ئەھمىيىتى بولغان، توققۇزىنچى دېكابىردىكى پائالىيەتنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن پىلان تۈزۈلگەنلىكى ھەمدە بۇنىڭ ئېلان قىلىنغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئالدىمىزدا قىلىدىغان زۆرۈر خىزمەتلەر ۋە پائالىيەتلەر ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى، بولۇپمۇ توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش كۈنىدە ئۇ كۈندە ئېلىپ بېرىلىدىغان پائالىيەتلەر ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى.

قاتنىشىشى ھەققىدە قارار ئېلىندى. يىغىندا توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى دېكابىر ئۆتكۈزۈلىدىغان پائالىيەتلەر توغرىسىدا يىگىرمە بىرىنچى نويابىرغىچە پۈتۈن دۇنيادىكى تەشكىلاتلارنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرىنى تاماملاپ، پائالىيەت پىلانىنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزىگە بىلدۈرۈشى قارار قىلىندى. بۇ پىروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.